ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ກ່ຽວກັບໄຟຟ້າໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີຢູ່ວ່າ ຜູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າໃນປະເທດດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ ບອກເຕືອນອອກມາວ່າ ມັນຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ໄຟຟ້າຈະດັບຈະມອດ ໃນໄລຍ ະລະດູຮ້ອນ ຂອງປີ 2019 ຍ້ອນທີ່ໂຄງຮ່າງການກໍ່ສ້າງກ່ຽວກັບໄຟຟ້າໃນປະເທດນີ້ ເກົ່າແກ່ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ແລະ New South Wales ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະ ຍ້ອນທີ່ວ່າມີການປິດໂຮງໄຟຟ້າຕ່າງໆ ແລະ ບໍ່ມີການວາງແຜນສຳລັບໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຫຼາຍ ທ່ານ Giuliano Battazzoni ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ ທີ່ໂດ່ງດັງອັນໜຶ່ງໃນແຄມທະເລ ທີ່ເປັນຈຸດທີ່ມີກິດຈະການມາກມາຍໃນຍາມລະດູຮ້ອນ ແຕ່ ເມື່ອໄຟຟ້າດັບມອດ ມັນສາມາດປ່ຽນແປງໄປມີຄວາມງຽບສະຫງັດອັນແປກໆໄດ້ ທ່ານ

ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດທຳທຸລະກິດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຕູ້ເຢັນ ເພື່ອນຂອງທ່ານທີ່ເຮັດຮ້ານອາຫານດ້ວຍ ເປັນຄົນໜຶ່ງຂອງຫຼາຍຮ້ານໃນພາກໃຕ້ສຽງຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນແມລເບີນ ທີ່ຈຳຕ້ອງປິດຮ້ ານໃນເດືອນກໍລະກະດາແລ້ວນີ້ ໃນຫຼາຍມື້ທີ່ຮ້ອນຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ທີ່ສ້າງບັນຫາໃສ່ລະບົບໄຟຟ້າລັດວິກຕໍເຣຍ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສູນເສຍເງິນຄຳນັບເປັນຫຼາຍພັນໂດລາ ໜັງສືລາຍງານຂ ອງຜູ້ບໍລິການໄຟຟ້າ Australian Energy Market Operator ບອກເຕືອນວ່າ ໃນອະນາຄົດມັນຈະສາມາດມີໄຟຟ້າມອດຫຼາຍຕື່ມ ທີ່ຈະແຕະຕ້ອງບ້ານເຮືອນນັບເປັນຫຼາຍລ້ານຫຼັງຄາ ແລະ ທຸລະກິດການຄ້າທີ່ຈະຖືກແຕະຕ້ອງຢ່າງແຮງ

ຍ້ອນໂຮງໄຟຟ້າອັນສຳຄັນສອງແຫ່ງ ຍັງຈະໃຊ້ເວລ່ຳເວລານັບເປັນຫຼາຍເດືອນ ກ່ອນທີ່ຈະສ້ອມແປງມັນແລ້ວ ໄຟຟ້າໃນລັດ New South Wales ກໍປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ໂຮງໄຟຟ້າ Liddell ຈະປິດລົງໃນປີ 2023 ໜັງສືລາຍງານທີ່ກ່າວມາກ່ອນນີ້ ພາໃຫ້ມີການໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນຂຶ້ນໃນດ້ານການເມືອງ ກ່ຽວກັບວ່າໃຜຄວນເປັນຜູ້ຖືກວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບບັນຫາໄຟຟ້າຕ່າງໆນັ້ນ ທີ່ບັດນີ້ຜູ້ບໍລິໂພກ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນພຶດຕິການອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ມີການໝູນເງິນໝູນຄຳໃສ່ຂະແໜງໄຟຟ້າຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ວ່າຊັ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ